ئەسسالام ئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار. ئەركىن ئاسىيا رادىئومىزغا خۇش كەلدىڭلار. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار يىگىرمە ئىككىنچى سېنتەبىر جۈمە ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىمىز. بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. ئىخلاسمەنلىرىمىز بىلەن رادىئو دولقۇنلىرىدا قايتا كۆرۈشكىنىمدىن ئىنتايىن خۇشالمەن.

ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرى، شۇنداقلا ئوبزور پىروگراممىلىرىنى ئۇلاپ ئاڭلاتماقچىمىز. ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنى دۇنيا ۋەزىيىتى شۇنداقلا ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئەڭ يېڭى ۋە ئەڭ ئىشەنچلىك خەۋەر ھەمدە ئۇچۇرلار بىلەن تەمىن ئېتىشنى شەرەپ دەپ بىلىمىز. پىروگراممىلىرىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز.

يېقىندىن بېرى مېكسىكا چېگراسى ئارقىلىق ئامېرىكىغا ئېقىپ كىرىۋاتقان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ شىددەتلىك كۆپىيىشى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىدا ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىكىگە بولغان جىددىي تەھدىت ئەندىشىلىرىنى كۈچەيتكەن مەلۇم بولۇشىچە بۇنىڭغا قارىتا ئامېرىكا جۇمھۇرىيەتچى كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيو خىتاي كومپارتىيىسى ئەزالىرىنىڭ ئامېرىكىدا سىياسىي پاناھلىق تىلىشىنى چەكلەش قانۇن تەكلىپ لايىھەسى سۇنغان ئوخشاش بىر ۋاقىتتا روجېر مارشالنىڭ باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم جۇمھۇرىيەتچى كېڭەش پالاتا ئەزالىرى ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرى ئالېھاندرو ماريوكاسقا خەت يېزىپ مېكسىكا چېگراسى ئارقىلىق ئامېرىكىغا كىرىۋاتقان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىكىگە جىددىي تەھدىت پەيدا قىلىشىدىن ئەندىشە قىلغانلىقىنى ئېيتقان كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە بۇ يىل ئون سەككىز مىڭ خىتاي پۇقراسى ئامېرىكا چېگراسىغا كەلگەن ھالبۇكى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئامېرىكا چېگراسىغا كەلگەن خىتاي پۇقرالىرىنىڭ سانى ئىككى مىڭدىن سەل كۆپرەك بولۇپ بۇ سان ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى پەقەت تۆت يۈز ئەللىك نەپەر ئىكەن كېڭەش پالاتا ئەزالىرى چېگراغا كېلىۋاتقان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ داۋاملىق كۆپىيىۋاتقانلىقى ئۇلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ يېشىغا توشقان بويتاقلار ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيونىڭ يىگىرمىنچى سентەبىردە ئېلان قىلغان باياناتىدا مەلۇم بولۇشىچە بۇنىڭغا قارىتا ئۇ بىر قانۇن تەكلىپ لايىھەسى سۇنۇپ خىتاي كومپارتىيەسى ئەزالىرىنىڭ سىياسىي پاناھلىق تىلىشىنى چەكلەشنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇنىڭ كومپارتىيە جاسۇسلىرىغا سىياسىي پاناھلىق يوق ناملىق قانۇن تەكلىپ لايىھەسى رېك سكوت بىل ھاگېرتى مارشال بلەكبورن جوش خاۋلى مايك براۋن پېتېر رىكەتس قاتارلىق جۇمھۇرىيەتچى كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن كېڭەش پالاتا ئەزاسى رېك سكوت بۇ ھەقتىكى باياناتىدا شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ ۋەھشىي پىلانلىرىنى ئىجرا قىلغۇچى قاتىل كوممۇنىست خىتاي رەھبەرلىرىگە ۋە شايكىلىرىغا ئىشەنگىلى بولمايدىغانلىقى ئۇلارنىڭ جاسۇسلۇق ئۈچۈن سىياسىي پاناھلىق تىلىشىگە يول قويۇشقا بولمايدىغانلىقىنى ئېيتقان ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ئاۋام پالاتاسىدىكى بەزى جۇمھۇرىيەتچىلەر بۇنىڭغا ئوخشاش بىر قانۇن تەكلىپ لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە، بۇ يىل ئامېرىكىغا تەخمىنەن قىرىق مىڭدەك خىتاي پۇقراسى قانۇنسىز كىرگەنىكەن.
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەتنىڭ پىرېزىدېنتلىرى ئورتاق خىتابنامە ئېلان قىلىپ، مەزكۇر سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغدايدىغانلىقى، بىخەتەرلىك، سودا ئىقتىساد، ئېنېرگىيە، مۇھىت، كىلىمات ئۆزگىرىشلىرىگە قارشى تۇرۇش، ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش، تېررورلۇق ۋە زوراۋان رادىكاللىققا قارشى تۇرۇش جەھەتلەردىكى

بۇ جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە مۇستەقىللىقى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن. خىتابنامىدە بىز ئورتاق رايون بىخەتەرلىك خىرىسىغا تاقابىل تۇرۇش ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە مۇستەقىللىقىنى قوغداشنىڭ زۆرۈر ئۇل تېشى سۈپىتىدە بىخەتەرلىك ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىش ئىرادىمىزنى قايتا تەكىتلەيمىز، دېيىلگەن. خىتابنامىدە يەنە ئافغانىستان ۋەزىيىتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ بىخەتەرلىكى ۋە مۇقىملىقىدىكى مۇھىم ئامىل ئىكەنلىكى ئېتىراپ قىلىنىشى بىلەن بىر ۋاقىتتا، مۇداپىئە، قانۇن ئىجرا قىلىش، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇشتا داۋاملىق ھەمكارلىشىدىغانلىق، جۈملىدىن ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشنى كېڭەيتىش، چېگرا بىخەتەرلىكى، بىخەتەر كۆچۈش،

بۇ ئورتاق خىتابنامىنىڭ خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تەسىرى داۋاملىق كېڭىيىۋاتقان روسىيە ۋە رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ھەم مۇستەقىللىقىغا خىرىس قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنىشى دىققەت قوزغىماقتا.
خىتاي كومپارتىيەسى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ دائىمىي ئەزاسى، خىتاي مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى، مەركىزىي شىنجاڭ خىزمىتى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ۋاڭ خۇنىڭ يىگىرمىنچى سېنتەبىر كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن

ۋاڭ خۇنىڭ سۆزىدە يەنە ئۇيغۇر رايونىدىكى خىزمەتنىڭ ئاساسىي نۇقتىسى يەنىلا ئىجتىمائىي مۇقىملىققا ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىككە شۇنداقلا كۈچلۈك جۇڭخۇا مىللىتى ئېڭىنى بەرپا قىلىشقا قارىتىلىشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان بۇ خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ بۇ يىل سەككىزىنچى ئاينىڭ ئاخىرلىرى جەنۇبىي ئافرىقىدىن قايتىش سەپىرىدە تۇيۇقسىز ئۈرۈمچىدە توختاپ يەرلىك ئەمەلدارلارغا ئۇنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى تېخىمۇ تولۇق ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى باستۇرۇشنى تېخىمۇ كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلىشىدىن كېيىن بىر كومپارتىيە ئالىي رەھبىرىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسى ھەققىدە قايتا يول يورۇق بېرىشىدۇر بۇ قېتىمقى يىغىن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ يەر شارى جىنايى ئىشلار ئادالەت باش ئەلچىسى فونى شاك خانىم ئون توققۇزىنچى سентەبىر كۈنى نيو يوركتىكى ئاتلانتىك كېڭىشىدە ئۆتكۈزۈلگەن بىر قېتىملىق يىغىندا ئامېرىكا خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى داۋاملىق جاۋابكارلىققا تارتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بىر ۋاقىتتا چاقىرىلغان ۋاڭ خۇنىڭنىڭ تەكىتلىشىچە، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىتاينىڭ دۆلەت ئىستراتېگىيەسى بولۇپ، دائىرىلەر چوقۇم شىنجاڭغا ئومۇميۈزلۈك ياردەم بېرىشتە چىڭ تۇرۇشى، شىنجاڭغا قاراتمىلىقى بولغان ئۇزۇن مۇددەتلىك ياردەم بېرىشى كېرەككەن. ئۇ يەنە شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتە ئىشقا ئورۇنلىشىشنى نىشان قىلغان سانائەت ياردىمىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان زامانىۋى سانائەت سىستېمىسىنىڭ قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىش،

خەلقئاراغا تونۇلغان ئۇيغۇر فولكلورشۇناس، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنىڭ ئاشكارىلىنىشى خەلقئارا تاراتقۇلاردا ۋە خەلقئارا ئۇيغۇرشۇناسلىق تەتقىقات ساھەسىدە

راھىلە داۋۇتنىڭ دېلوسى ھۆكۈمەتنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان ھەرىكىتىنىڭ كۆلىمىنى گەۋدىلەندۈرىدىغانلىقى، ھەتتا بۇ ھەرىكەتتە سىستېمىنىڭ بىر پارچىسى بولغان ھۆكۈمەت زىيالىيلىرىنىڭمۇ نىشان قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خەۋەردە يەنە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقات دىرېكتورى ھېنرى شېجېۋىسكىنىڭ سۆزى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ، راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنىڭ دەلىللىنىشى بىزنى توختاپ، خىتايدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئائىلە ھاياتىغا كەلتۈرگەن بۇزغۇنچىلىقى ھەققىدە ئويلاندۇرۇشى كېرەك، دېيىلگەن. ۋول-سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى سېنتەبىر بەرگەن خەۋىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ۋە مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرىنى تەتقىق قىلىدىغان راھىلە داۋۇتنىڭ كەڭ ھۆرمەتكە سازاۋەر بىر تەتقىقاتچى ئىكەنلىكى، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى ئۇنىڭدىن ھېچقانداق خەۋەر ئېلىنماي كەلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئامېرىكىدىكى دىيالوگ فوندى ناملىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى يىگىرمە بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى دەلىللەنگەنلىكىنى ئېلان قىلغان. بۇ دېلو خەلقئارا تاراتقۇلاردا كەڭ خەۋەر قىلىنىپلا قالماي، ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ غۇلغۇلا قوزغاپ، خەلقئارا ئۇيغۇرشۇناسلىق ساھەسىدىكى نوپۇزلۇق تەتقىقاتچىلارنىڭمۇ قاتتىق ئىنكاسىنى قوزغىغان. جورجتاۋن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى جېيمىس مىلۋارد ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسىدا ئىنكاس بىلدۈرۈپ، فولكلورشۇناس راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇشى، تېررورلۇق، ئىشقا ئورۇنلىشىش ياكى نامراتلىققا ئالاقىدار دەپ چۈشەندۈرۈشنىڭ ئىنتايىن بىمەنە ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى، دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى رەت قىلىۋاتقان بىر پەيتتە، غۇلجا ناھىيەسىدە بەش مىڭ دېھقان چارۋىچىنىڭ بۇ ناھىيەدىكى بىر توقۇمىچىلىق باغچىسىنىڭ ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇلغانلىقى مەلۇم بولدى. ھازىر ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان لاگېر شاھىتلىرىدىن گۈلزىرە ئاۋۇلقان غۇلجا ناھىيەسىدىكى مەزكۇر توقۇمىچىلىق سانائەت باغچىسىدا مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ ئىشلەيدىغانلىقى، ئۆزىنىڭ ئىلگىرى بۇ سانائەت باغچىسىدىكى ئىلى جوۋەن كىيىم كېچەك شىركىتىنىڭ پەلەي زاۋۇتىدا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى سېنتەبىر بەرگەن خەۋىرىدە ئاشكارىلىشىچە غۇلجا ناھىيىسىگە جايلاشقان يىگىرمە كۋادرات كىلومېتىرلىق بىر توقۇمىچىلىق باغچىسىدا ئۆلچەملىك زاۋۇت بىنالىرىنىڭ قۇرۇلۇشىغا ئەگىشىپ بەش مىڭدىن ئارتۇق يەرلىك دېھقان چارۋىچى سانائەت ئىشچىسىغا ئايلاندۇرۇلغان خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ خەۋىرىدە ھۆكۈمەت بىلەن ھەمكارلىشىپ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ كەلگەن جوۋەن كىيىم كېچەك شىركىتىنىڭ يىگىرمە كۋادرات كىلومېتىرلىق مەزكۇر سانائەت باغچىسىغا جايلاشقانلىقى بۇ شىركەتنىڭ زاۋۇتىدا تېرە پەلەي يۇڭ پەلەي ۋە باشقا رەخت پەلەيلەرنى شىمالىي ياۋروپا روسىيە پولشا ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە باشقا دۆلەت رايونلارغا ئېكسپورت قىلىدىغانلىقى ئېيتىلغان خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ قەيت قىلىشىچە، غۇلجا ناھىيەسىدىكى مەزكۇر توقۇمىچىلىق باغچىسى جياڭسۇ نەنتۇڭ گۇرۇھىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش تۈرىگە ئاساسەن قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ سانائەت باغچىسى ئۇيغۇر رايونىدىكى توقۇمىچىلىق ماشىنىسىنىڭ كۆلىمى ئەڭ چوڭ، ئەمگەك كۈچلىرى ئەڭ كۆپ ئىشقا ئورۇنلاشقان، ماركا ئۈنۈمى ئەڭ ياخشى سانائەت باغچىسى ئىكەن. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى سېنتەبىر بەرگەن رەسىملىك خەۋىرىدە زاۋۇت ئىشچىلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۇيغۇرلاردىن بولۇشى زاۋۇتتا بىرمۇ خىتاي ئىشچىنىڭ بولماسلىقى دىققەت قوزغىماقتا مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى ئىلگىرى جوۋەن كىيىم كېچەك شىركىتىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك پروگراممىسىغا قاتنىشىپ

تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى سېنتەبىر كۈنىدىكى خەۋەردە دېيىلىشىچە زۇمرەت ئوبۇل شۇ كۈندىكى سۆزىدە مائارىپقا سىياسىي نۇقتىدىن قاراش شى جىنپىڭنىڭ مائارىپ خىزمىتى توغرىسىدىكى يوليورۇقىنى مەجبۇرىي مائارىپنىڭ نىشانى بىلەن بىرلەشتۈرۈشنى تەلەپ قىلغان ئۇ ئاساسىي مائارىپ سېستېمىسىدا بولۇپمۇ باشلانغۇچ ئوتتۇرا مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇتۇش مەزمۇنىدا شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى تەشۋىق قىلىشنى قاتتىق كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلغان

خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنى خىتايلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان ئەشەددىي خىتاي مىللەتچىلىكى تەشۋىقاتىنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدە كەڭ كۆلەمدە تەشۋىق قىلىنىپ كەلمەكتە يېقىندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئون ئۈچىنچى نۆۋەتلىك ئالاھىدە يىغىنىدا ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى بەرپا قىلىش توغرۇلۇق قارار ماقۇللىنىپ شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ستراتېگىيىسىنى قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇش تارىخ

مىكروفون ئالدىدا بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە سىلەر بىلەن بىرگە. نۆۋەتتە بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسىنى باشلايمىز. سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز ئېقىم مەسىلىلىرى ھەمدە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم تېمىلار توغرۇلۇق تەييارلىغان تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇنىدۇ. رادىيو پروگراممىمىزغا ۋاقىت ئاجراتقىنىڭلار ۋە قوللىغىنىڭلار ئۈچۈن تەشەككۈر ئېيتىمىز. دوكتور راھىلە داۋۇت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلغا كەلگەندە خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن ئاۋازى ئۆچۈرۈلۈپ زەربە بېرىلىدىغان ئۇيغۇر زىيالىيلار قاتارىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى پروفېسسور تاشپولات تېيىپ، ئارسلان ئابدۇللا ۋە باشقا داڭلىق ئوقۇتقۇچىلار قاتارىدا ئۇشتۇمتۇت مۇنبەردىن غايىب بولغان ئىدى.

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى دوكتور راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى دەلىللەپ زور ئىنكاس قوزغىدى يىگىرمە بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى دىيالوگ فوندى بىر خىتاي ھۆكۈمەت ئەمەلدارىدىن ئىگىلىگەن ئىشەنچلىك مەلۇمات ئاساسىدا دوكتور راھىلە داۋۇتنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا بۆلگۈنچىلىك يەنى دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە زەرەر كەلتۈرۈش جىنايىتى بىلەن ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئوتتۇرا خەلق سوت مەھكىمىسىدە سوتلىنىپ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى ۋە سىياسىي ھوقۇقلىرىدىن مەھرۇم قىلىنغانلىقىنى دەلىللىگەن راھىلە داۋۇتتەك ئۇيغۇر فولكلورى ۋە مازار تەتقىقاتى ساھەسىدە خەلقئارالىق شان شەرەپكە ئىگە بولغان بىر بىلىم ئادىمىنىڭ بۇنداق ئېغىر جازاغا ئۇچرىشى ئۇنىڭ مەسىلىسىنى بىلىدىغان كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان بارلىق كىشىلەرنى قاتتىق قايغۇغا سالدى ھەم قاتتىق غەزەپلەندۈردى ئەلۋەتتە پروفېسسور راھىلە داۋۇتنىڭ ئامېرىكىدا ياشايدىغان قىزى ئەقىدە پولات ئۈچۈن بۇ ئىنتايىن ئېغىر بىر ئازاب ئىدى ئەقىدە ئاپىسىنىڭ خەۋىرىنى ئالغاندىن كېيىن رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ قانچىلىك رەھىمسىزلىكىنى دۇنياغا ئاشكارىلاپ بەردى دېدى مەن بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن بەك كۆڭلۈم يېرىم بولدى ھەم كۆڭلۈمدە بىر چوڭقۇر بىر ئاچچىق پەيدا بولدى. بىچارە ئاپامنى تۈرمىلىگىنى بۇرۇن ئۇقاتتىم. بىراق كۆڭلۈمدە ئۈمىد باتتى، بىر بەش يىلدا چىقىدۇ، بىر بىر تېزراق چىقارمىكىن دەپ. بىراق بۇ، بۇ ئاپام بۇ بىگۇناھ، ھېچقانداق قانۇن خىلاپ قىلمىغان، ئۆمرىدە ئاشۇ كەسىپ بىلەن شۇغۇللانغان بىر ئاق كۆڭۈل بىر ئايال. ئاپامنى مۇددەتسىز كېسىۋەتكەنلىكى بۇ جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ نەقەدەر بىر رەزىل بىر ھۆكۈمەت ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلايدۇ.
ئەقىدە پولات خەلقئارا جەمئىيەتكە ھۆكۈمەتلەرگە ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىغا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈستىدىكى بېسىمنى ئاشۇرۇش ھەققىدە چاقىرىق قىلدى مېنىڭ ئاپام بىگۇناھ ھازىر تۈرمىدە سولىنىۋاتىدۇ مۇشۇ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ تەشكىلاتلارنىڭ مۇشۇ جۇڭگو ھۆكۈمىتىگە بېسىم بېرىپ ئاپام ھەم ھەممە تۈرمىدە يېتىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ سورىغىنى قىلىشىنى تىلەيمەن
پروفېسسور راھىلە داۋۇت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى ئىز دېرەكسىز غايىب بولغاندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە ھېچقانداق ئۇچۇر بەرمىگەنىدى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا رادىيومىزنىڭ ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا ئۇنىڭ تۈرمىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقى دەلىللەنگەن دىيالوگ فوندىنىڭ ئىگىلىشىچە پروفېسسور راھىلە داۋۇت ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغاندىن كېيىن سوت ھۆكۈمىگە نارازىلىق بىلدۈرۈپ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يۇقىرى سوت مەھكىمىسىگە ئەرز سۇنغان بولسىمۇ بىراق ئۇنىڭ ئەرزى يۇقىرى سوت مەھكىمىسى تەرىپىدىن رەت قىلىنغان ئىكەن دوكتور راھىلە داۋۇتنى ئۇنىڭ قىممەتلىك تەتقىقات نەتىجىلىرى خىزمىتى ۋە ھەمدە ئىنسانىي پەزىلىتى بىلەن يېقىندىن بىلىدىغان راھىلە داۋۇتنىڭ ئامېرىكىدىكى ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بىرى ئىندىئانا شتاتىدىكى ھولمەن تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭ دوتسېنتى تىموسى گروس راھىلە داۋۇتنىڭ بۇنداق ئېغىر جازالىنىشىنى باھالاپ ئۇنىڭ خىتاي دۆلەت بىخەتەرلىكىگە ئەپ كەلگەن بىردىنبىر تەھدىتى دەل ئۇنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئۆرپ ئادەتلىرى ھەققىدە تەڭداشسىز بىلىمگە ئىگە بولغانلىقىدىندۇر دەپ كۆرسەتتى ئۇ رادىيومىزغا ئېلخەت ئارقىلىق قايتۇرغان ئىنكاسىدا راھىلە داۋۇتنىڭ ئاق كۆڭۈل ۋە كەڭ قورساقلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىپ راھىلە داۋۇت ماڭا ۋە ماڭا ئوخشاش باشقا نۇرغۇن كىشىلەرگە پۇرسەت يارىتىپ بەرگەن ئەگەر راھىلە داۋۇتنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئۈستىدىكى كۈچلۈك تەتقىقاتى ھەمدە كەسىپداشلىرىغا تۇتقان كەڭ قورساقلىقى بولمىغان بولسا بۈگۈنكى ئۇيغۇر تەتقىقاتى ساھەسى بولمايتتى دېگەن ئۇ ئېلخېتىدە مۇنداق دەپ ئەسكەرتكەن.
راھىلە داۋۇتنى كەسپىي ھاياتىنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسىدە ئېلىپ كەتكەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرىدا مەن دېگەن پاكىتلارنى ئوبدان بىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. ئۇنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىگە ئېلىپ كەلگەن بىردىنبىر تەھدىتى دەل ئۇنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرى ھەققىدە تەڭداشسىز بىلىمگە ئىگە بولغانلىقىدا، ئۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتى بىلەن خەلقئارادىكى تەتقىقاتچىلار ئارىسىدا بىر كۆۋرۈك بولغان ئىدى.
راھىلە داۋۇتنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدىكى بۇ پارتلاتقۇچ خەۋەر تارقالغاندىن كېيىن نۇرغۇن تەتقىقاتچىلار كىشىلىك ھوقۇق ئاكتىپلىرى ئىلىم پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئۆزلىرىنىڭ قايغۇلىرىنى ئورتاقلاشتى ئامېرىكىدىكى ئاتاقلىق ئۇيغۇرشۇناس ئامېرىكا جورجتاون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى جېيمىس مىلۋارد تىۋىتتېردىكى ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر فولكلورشۇناس راھىلە داۋۇتقا مۇددەتسىز قاماق جازاسى بەرگەنلىكى توغرىسىدىكى بۇ خەۋەر خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى زۇلۇمنىڭ ھەرگىزمۇ ئۇ ئىلگىرى سۈرگەندەك تېررورلۇق خىزمەت پۇرسىتى ياكى نامراتلىق بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەمەسلىكىنى ئاشكارىلاپ بەردى پروفېسسور راھىلە داۋۇتنىڭ ئوقۇتقۇچىلىق ۋە تەتقىقات خىزمىتى بار ئىدى ئۇ كەسپىي تەربىيەلەشكە موھتاج ئەمەس. شى جىنپىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا خىتاي بولمىغان مەدەنىيەتكە يول قويۇشقا بولمايدۇ، چوقۇم ئاسسىمىلياتسىيە بولۇش كېرەك دەپ قارار قىلغانلىقتىن، ئۇ بۈگۈنكى ھالدا. ئەنگلىيەدىكى شېففىلد ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقىي ئاسىيا تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ لېكتورى دېيۋىد توبىنمۇ تىۋىتتېردىكى سۆزىدە، خىزمەتدىشىمىز راھىلە داۋۇت ئۇيغۇرشۇناس بوغانلىقى ئۈچۈن سوتلاندى ئۇ بېيجىڭدىن تولىمۇ ئۇزاق بىر يەردە بىخەتەرلىك ئۈچۈن تەھدىت دەپ قارالدى دەپ يازغان ۋە بارلىق زىيالىيلارنى راھىلە داۋۇت ئۈچۈن يەنىمۇ كۆپ ئاۋاز چىقىرىشقا دەۋەت قىلغان نۆۋەتتە تەيۋەندىكى مەركەز تەتقىقات ئورنىدا تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئۇيغۇرلارغا تونۇشلۇق تەتقىقاتچى جاشۇئا فرىيمەنمۇ تىۋىتتېردىكى ئىنكاسىدا راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىدىن قاتتىق ئازابلانغانلىقىنى ئىپادە قىلغان ئۇ بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرىدا دوستى ۋە كەسىپدىشى راھىلە داۋۇتنىڭ ئىلمىي خىزمەتلىرىگە ۋە ئىنسانىي پەزىلىتىگە يۇقىرى باھا بېرىش بىلەن بىرگە خىتاي ھۆكۈمىتى راھىلەنىڭ بۆلگۈنچىلىك جىنايىتى بارلىقىنى ئېيتىپتۇ ھەقىقەت شۇكى ئۇنىڭ بىردىنبىر جىنايىتى ئۇيغۇر بولۇپ تۇغۇلۇش ئىدى دەپ ئەسكەرتكەن راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى بۇ ئەڭ يېڭى ئۇچۇردىن كېيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى خەلقئارا قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى قاتارلىق ئورگانلار ئارقىمۇ ئارقىدىن بايانات ئېلان قىلىپ خەلقئارا جەمئىيەتتىن خىتاينىڭ بۇ جىنايەتلىرىنىڭ ئاقىۋەتسىز قالماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىشنى تەلەپ قىلدى

ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق دۇنياغا ئاشكارىلانغاندىن بۇيان، خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق ئىشلەپ چىقارغان مەھسۇلاتلىرى خەلقئارادا چەكلىمىگە ئۇچراشقا باشلىغان ئىدى. ھالبۇكى، خىتاي تەشۋىقاتلىرىدا يېقىنقى ئون يىل ئىچىدە خىتاينىڭ شىنجاڭغا ياردەم قۇرۇلۇشى بويىچە بىر يۈز يەتمىش مىليارد يۈەن مەبلەغ سالغانلىقى شۇنداقلا ئۇيغۇر رايونىغا ئون بەش مىڭ شىركەتنىڭ يەرلەشتۈرۈلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. ئۇنداقتا بۇنچە كۆپ ساندىكى خىتاي شىركەتلىرىگە قانداق پۇرسەتلەر بېرىلگەن؟ ئۇلارنىڭ ئەمگەك كۈچى مەنبەسى قانداق ھەل قىلىنغان؟ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەلۇم بىر كەسپىي تېخنىكا مەكتىۋىدىكى بىر خادىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ناھايىتى تېزلىكتە كۆپىيىۋاتقان خىتاي شىركەتلىرى يەرلىكتىكى ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ ياردىمى بىلەن ھەقسىز يەرگە ئېرىشىدىكەن ھەمدە ئۇيغۇر دېھقان ئىشلەمچىلىرىنى مەجبۇرىي ئىشلەتكەن ئىكەن. ئۇنىڭ دېيىشىچە، يېقىندىن بۇيان، ھەر قايسى ۋىلايەتلەرنىڭ ھەممىسىدە دېگۈدەك تېخنىكا مەكتەپلىرى كۆپلەپ قۇرۇلۇپ، بۇ مەكتەپلەر خىتاي شىركەتلىرى ۋە زاۋۇتلىرىنى خىتاي تىلى سەۋىيەسى يۇقىرى مەلۇم كەسپىي تېخنىكا ماھارىتىگە ئىگە ئەمگەك كۈچلىرى بىلەن تەمىنلىمەكتە ئىكەن. دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتە ئىگىلىگەن مەلۇماتلىرىدا بولسۇن.
خىتاي خەلقئارا بازارغا سېلىۋاتقان ھەمدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى شىركەت زاۋۇتلاردا ئىشلىنىۋاتقان ئەرزان باھالىق كىيىم كېچەك ۋە باشقا تۇرمۇش بۇيۇملىرىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكى بەدىلىگە كەلگەنلىكى ئاشكارىلانغاندىن كېيىن خىتاي ئېكسپورت قىلغان مەھسۇلاتلار غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە قاتتىق چەكلەنمەكتە. مۇشۇنداق بىر مەزگىلدە خىتاي تاراتقۇلىرىدا ئۇيغۇر دىيارىدا شىنجاڭغا ياردەم نامىدا يېقىنقى ئون يىلدىن بۇيان كۆپلەپ قۇرۇلۇۋاتقان خىتاي شىركەت زاۋۇتلىرى ھەققىدىكى خەۋەرلەر كۆپەيدى. خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىدە يېقىنقى ئون يىل ئىچىدە شىنجاڭغا ياردەم قۇرۇلۇشى بويىچە بىر يۈز يەتمىش مىليارد يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ رايوندا ئون بەش مىڭ شىركەتنىڭ يەرلەشتۈرۈلگەنلىكى خەۋەر قىلىنغان. شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىدە شاڭخەي شەھىرىنىڭ ياردىمىدە يەكەن ناھىيەسىدە قەشقەر تەبىئىي پەن كەسپىي تېخنىكا ئىنستىتۇتى قۇرۇلغانلىقى خەۋەر قىلىنغان خەۋەردە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا بۇ خىلدىكى كەسپىي تېخنىكا مەكتەپلىرىنىڭ ھەر قايسى ۋىلايەتلەردە كۆپلەپ قۇرۇلۇپ رايوندىكى شىركەت زاۋۇتلار ئۈچۈن كەسپىي خادىملارنى يېتىلدۈرۈش رايون ئىقتىسادىنىڭ يۈكسىلىشى ۋە خەلقنىڭ پاراۋانلىقىنى ياخشىلاشقا ھەسسە قوشۇۋاتقانلىقى مەدھىيەلەنگەن. ئۇنداقتا بۇنچە كۆپ ساندىكى خىتاي شىركەتلىرى ئۇيغۇر رايونىدا قانداق پۇرسەتلەرگە ئېرىشمەكتە؟ خىتاي شىركەت زاۋۇتلىرىنىڭ ئەمگەك كۈچى مەنبەسى قانداق ھەل قىلىنماقتا؟ ئۇيغۇر رايونىدىكى كەسپىي تېخنىكا مەكتەپلىرى ھەققىدىكى ئۇچۇرلاردىن ئۇيغۇر دىيارىدا كەسپىي تېخنىكا مەكتەپلەرنى تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يېقىنقى مەزگىللەردە قۇرۇلغان خىتاي شىركەت زاۋۇتلىرىدا ئىشلىگەندىن باشقا، خىزمەت تونۇشتۇرۇش شىركەتلىرى ئارقىلىق پۈتكۈل خىتاي مىقياسىدىكى شىركەت زاۋۇتلارغىمۇ ئەۋەتىلىۋاتقانلىقى مەلۇم بولدى. توردىكى ئۇچۇرلارغا ئاساسەن كەسپىي مەكتەپلەر ۋە خىتاي شىركەتلىرى ئوتتۇرىسىدا ئەمگەك توختامى تۈزەيدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان بېيجىڭدىكى بىر شىركەتكە تېلېفون قىلدۇق.

تېلېفوننى ئۈزۈۋەتتى. ئۇيغۇر دىيارىغا قىلغان تېلېفونلىرىمىز داۋامىدا مەلۇم بىر كەسپىي تېخنىكا مەكتىپىنىڭ ئۇيغۇر خادىمى تېلېفونىمىزنى ئېلىپ، بۇ ھەقتىكى بىر قىسىم سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بەردى. شىنجاڭدا تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە جۇڭكاۋ ئىمتىھان بەرگەن ۋاقتىدا بەيفېنجى سىشىۋۇ بالىلار گاۋجۇڭغا، ۋۇشىۋۇ بالىلار مۇشۇ ئىشچىلار تېخنىكوم مەكتەپكە ئۆتىدۇ. قاچاندىن باشلاپ ئاشناق بولدى؟ شۇ تۆت، بەش يىل بولاي دەپ قالدى. بالام گاۋجۇڭغا ئۆتەلمىسە، چوقۇم تېخنىك مەكتەپكە بارىدۇ.
بىزنىڭ مەكتەپنىڭ توقۇمىچىلىق كەسپى يوق. مىيەنخۇا جياگۇڭ دېگەن كەسىپ بار ئەمدى. ئوقۇغۇچىلار قانچىلىك ۋاقىتتا زاۋۇتلاردا ئىشلىيالايدىغان سەۋىيەگە يېتىدۇ؟ بىزنىڭكى بالىلار ئۈچ يىل ئوقۇيدۇ ئەمەسمۇ؟ لېكىن ئەڭ ئۇزۇن بولغاندا مۇشۇ شىشى ۋاقتى بىر يىل ئەمدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدا ناھايىتى تېزلىكتە كۆپىيىۋاتقان خىتاي شىركەتلىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈمەت ئورگانلىرىغا ئىلتىماس قىلىش ئارقىلىق يەرلىكتىكى ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ ياردىمى بىلەن شىركەت ۋە زاۋۇت قۇرۇلۇشى ئۈچۈن ھەقسىز يەر كۆلىمىگە ئېرىشىدىكەن.
ئەمدى ئۇ قۇرۇلغان زاۋۇتلارنىڭ قانداق زاۋۇت ئىكەنلىكىنى بىز بىلمەيمىز. نۇرغۇن تۈرنى ھۆكۈمەتتىن بېرىدىكەن، تۈر پۇلى ئېلىپ ئاشۇلا قۇرىدىكەن. ئەمدى زاۋۇتنى قۇرىدىغان ئورۇن، جاينىمۇ كۆرسىتىپ بېرىشى مۇمكىن ھەقسىز بىر نەچچە مو يەر دېگەندەك. ئانىڭدىن كېيىن يۇقىرىدىن تۈر مەبلىغى ئالسا، شۇ يۇقىرىدىن تۈر مەبلىغى بىلەن يەنى سېلىپ، ئۆزى يەنە شۇ زاۋۇتتىن ئۆزى مەبلەغ چىقىرىپ، ئۆيلەرنى سېلىپ، ئاشۇلارنى ئورۇنلاشتۇرسا بولىدۇ.
ئۇ ئۇيغۇر دىيارىدا يەرلەشكەن خىتاي زاۋۇت فابرىكىلىرىنىڭ دەسلەپكى مەزگىللەردە ناھىيەلىك ۋە يېزىلىق ھۆكۈمەتلەرنىڭ ياردىمىدە يەرلىك تەمىنلىگەن دېھقان ئىشلەمچىلەرنى بىر مەزگىل تەربىيەلەپ ئىشلەتكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئىچكىرىدىن شىنجاڭغا كېلىپ قۇرغان زاۋۇتلارمۇ جىق، مەسىلەن، خوتەندە، قەشقەردە قۇرغانلار بار. بۇلار قۇرغاندا قانداقلارنى ئىشلىتىۋاتىدۇ ھازىر دېسىڭىز، ئاشۇ دېھقان ئىشلەمچىلەرنى ئىشلىتىۋاتىدۇ. كەسىپ بىلمەيدىغان دېھقان ئىشلەمچىلەرنى كەسىپ ئۆگىتىپ ئاشۇنداق ئىشلىتىۋاتىدۇ. ئاڭلىساق ئىشلەمچىلەرنىڭ ئىش ھەققى ناھايىتى تۆۋەنمىش، ھېلىقى كەسىپنى بىلمىدى دەپ. ئەمدى ئۇ دېھقانلار بالىلىرى بار، ۋاقتىدا كەپ بولالمايدۇ، ۋاقتىدا قايتىپ بولالمايدۇ، گايلىرى ئاغرىپ قالىدۇ، گايلىرى. دۆلەت تىلىنى بىلمەيدۇ دېگەندەك ھەر خىل سەۋەبلەر.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئەمما كېيىنچە زاۋۇتلاردا مەجبۇرىي ئىشلىتىلگەن دېھقان ئىشلەمچىلەرنىڭ خىتاي تىلى سەۋىيەسى ۋە تېخنىكا جەھەتتىكى يېتەرسىزلىكلىرى بارغانچە ئاشكارىلانغان. بۇ سەۋەبتىن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ھەرقايسى ۋىلايەتلەرنىڭ ھەممىسىدە دېگۈدەك تېخنىكا مەكتەپلىرى كۆپلەپ،

ئانىڭدىن كېيىن خوتەن جىيې جىشۇ شۆيۈەندە بار. بىزنىڭكىدە مەخسۇس توقۇمىچىلىق كەسپى يوق، بىزنىڭكى ئاشۇ ميەنخۇا جياگۇڭ دېگەن كەسىپ بار ئەمدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە بۇ مەكتەپلەر خىتاي شىركەتلىرى ۋە زاۋۇتلىرىنى خىتاي تىلى سەۋىيەسى يۇقىرى ھەمدە مەلۇم كەسپىي تېخنىكا ماھارىتىگە ئىگە زور بىر تۈركۈم ئەمگەك كۈچلىرى بىلەن تەمىنلىمەكتە ئىكەن.
ھازىر بۇنىڭدىن كېيىن بەلكىم مۇشۇ توقۇمىچىلىق زاۋۇتلىرىنى، پىششىقلاپ ئىشلەش زاۋۇتلىرىنى مۇشۇ شۇ كەسىپنى ئوقۇغان بالىلار، ئىككى قارار دەيلى ئەمدى ئالتە يىل ئىچىدە ئوقۇۋاتقان بالىلار ئاساسەن ئوقۇش پۈتتۈرۈپ چىققان شۇ كەسىپنى پۈتتۈرۈپ چىققان ئوقۇغۇچى بالىلار مېنىڭچە ئەڭ ئاساسلىق مېنىڭچە ئاشۇ يەردە ئىشلەپ قالىدىغانلار جىق. ئۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ يۈز پىرسەنت خىتاي تىلىدا تەربىيەلىنىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
بىز مەكتەپتە ھېلىقى بىر ئېغىز ئۇيغۇرچە گەپ قىلمايدۇ بالىلارچۇ خەنزۇ بالىلار بىلەن بىللە ئۇلارنىڭ خەنزۇ سەۋىيىسى يۈز پىرسەنت.
بۇ خادىم يەنە ئۆزى ئىشلەۋاتقان مەكتەپتىلا قىرىق نەچچە خىل كەسىپ بارلىقىنى بىلدۈردى.
بىزنىڭ مەكتەپنىڭكى قىرىق ئالتە كەسپىمىز بار. بىزنىڭ دېھقانچىلىققا ئائىت پۈتۈن كەسىپ، چارۋىچىلىق، ئانىڭدىن كېيىن گۇڭچىڭ لېيدىكى پۈتۈن كەسىپ، جەنجۇ گۇڭچىڭ دەيدۇ، ئۇ سۇچىلىق، قۇرۇلۇش دېگەن كەسىپنىڭ ھەممىسى، ئۇنىڭدىن باشقا جىسەنجى تۈرىدىكى پۈتۈن يۇمشاق دېتال، قاتتىق دېتال تۈرىدىكى ھەممە كەسىپ، ئانىڭدىن كېيىن دېھقانچىلىققا ئائىت كەسىپنىڭ ئىچىگە مۇشۇ مەسىلەن، پاختا جياگۇڭ، ئانىڭدىن كېيىن ئۇرۇق ئىشلەپچىقىرىش، دېھقانچىلىققا ئائىت ئۆسۈملۈك ئاسراش دەيدۇ دېگەندەك ئاشۇنداق كەسىپلەرنىڭ ھەممىسى، ئۇنىڭدىن باشقا ئىقتىساد تۈرىدىكى كەسىپلەردىن كۇەيجىلىق، ديەنزى شاڭۋۇ دېگەندىن تارتىپ ھەممىسى مۇشۇ چەت ئەل تىلى، چەت ئەللەر بىلەن سودا قىلىش دېگەن ۋەيماۋ.
ئۇ يەنە كەسپىي مەكتەپلەرنىڭ ھەر يىلى قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىلار سانىنىڭ نەچچە مىڭغا يېتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇلارنىڭ مەكتىۋىگە قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىلار سانىنىڭ بەش مىڭدىن ئاشىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئەمدى بىزنىڭ بارى قالغان قىرىق ئالتە كەسىپنىڭ ھەممىسى بار، بىر يىلدا بەش مىڭ نەچچە يۈز ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىمىز ھەر يىلى.
ئۇنىڭ بايانلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، كەسپىي تېخنىكا مەكتەپلىرىدە ئوقۇيدىغان ئوقۇغۇچىلار ئىككى يىللىق كەسپىي دەرسلەردىن كېيىن زاۋۇتلارغا بېرىپ بىر يىل پىراكتىكا قىلىدىكەن. پىراكتىكا جەريانىدا ئەمگەك كۈچلىرىگە ئېھتىياجلىق شىركەت زاۋۇتلار مەكتەپ ۋە ئوقۇغۇچىلار بىلەن ئايرىم-ئايرىم توختام تۈزۈپ، كېرەكلىك ئەمگەك كۈچلىرىنى قوبۇل قىلىدىكەن. مۇشۇ ئوقۇغۇچىلار بىلەن توختام تۈزەمدۇ؟ مەكتەپ بىلەن توختام تۈزەمدۇ؟ ئوقۇغۇچىلار بىلەنمۇ توختام تۈزىدۇ.
مەكتەپ بىلەنمۇ تۈزۈلەمدۇ؟ مەكتەپ بىلەنمۇ تۈزىدۇ. پەقەت ئاشۇ ئوقۇغۇچى بالىلارنىڭكى ھەممە نېمىسىگە ئىگە بولىدۇ. مەسىلەن توختام تۈزگەندىن كېيىن ئۇنىڭكى مەسىلەن بالىلار ئاغرىپ قالىدىغان نېرى بېرى ئاشۇ باۋشەننى ئالىدىغان، ئۇنىڭدىن باشقا ياتاق تاماق. ئانىڭدىن كېيىن شېڭخوفېي دېگەن نەرسىلىرىنى مۇنداق مۇنداق مۇنداق بېرىمىز، پالانى ۋاقىتتىن پالانى ۋاقىتقىچە دەپ رەسمىي گۇڭسىنىڭ تامغىسىنى بېسىپ، ئاشۇنداق ئەمگەك توختامىنى تۈزۈپ. ئۇنىڭدىن ئوقۇغۇچىلارنىڭ پىراكتىكا مەزگىلدىكى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن خىتاي زاۋۇتلىرىدا ئىشلەۋاتقان مەزگىلدىكى ئەمگەك تۈزۈمىنى سورىغىنىمىزدا، ئۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ كوللېكتىپ ھالدا بىر تۇتاش باشقۇرۇش تۈزۈمىدە ئىشلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. كوللېكتىپ باشقۇرىدۇ ئەلۋەتتە.
مۇشۇ يەردىن ئەگەر ئوقۇتقۇچى پەيلى قىپ بەرسۇن، ئوقۇتقۇچى پەيلى قىپ بەرسەڭلار بىر مۇشۇ بالىلارنى باشقۇرۇپ قىلىدىغان دېسە مەكتەپتىن ئويلىشىپ ئوقۇتقۇچى پەيلى قىپ بېرىشى مۇمكىن.
بۇ خادىم يەنە كەسپىي تېخنىكا مەكتەپلىرىنى تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ نۆۋەتتىكى مائاش ئۆلچىمىنىڭ ئىككى مىڭ يۈەندىن ئۈچ مىڭ يۈەن خەلق پۇلى بولۇۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى. بەزى يەرلەرنىڭ ئۈچ يېرىم مىڭ كوي بېرىدىكەن، ياخشى ئىدارىلەرنىڭ بالىلارغىچۇ؟ بەزى يەرلەرنىڭ ئىككى مىڭ كوي بېرىدىكەن دېگەندەك. مەن بىلىشىمچە ئەڭ تۆۋىنى ئىككى مىڭ كويمىكى؟
ئەمما ئۇ ياتاق ۋە تاماق پۇللىرىنى چىقىرىۋەتكەندە، ئوقۇغۇچىلارنىڭ قولىغا قانچىلىك پۇل تېگىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلمەيدىكەن. ھالبۇكى، ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇر دىيارىنىڭ جەنۇبىدا كۆپلەپ قۇرۇلغان خىتاي زاۋۇت شىركەتلىرىدە ئىشلىگەن دېھقان ئىشلەمچىلىرىنىڭ ئايلىق كىرىمى كەسپىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن تۆۋەن بولغان.
ھېلىقى يېزا-چىڭغا تۇغقانلارنى يوقلىغىلى بارغاندا شۇ تۇغقانلىرىمىزدىن ئاڭلايمىز بۇنى. شۇ تۇغقانلىرىمىزنى ئاشۇ يەرگە مەجبۇرىي ئىشقا ئاپىرىدۇچۇ. ئاپارغاندا بۇلارنى شۇ بەزى بىر ئاي ئىشلىسا مىڭ كوي چىققان يېرىمۇ باركەن. ئىشلىمەيمىز دەپ ئۇلار قىلسا ئىككى مىڭ كوي چىققان يېرىمۇ باركەن. دېمەك، ئاشۇ ئادەمنىڭ ئىشلەش ئەھۋالى، ئاشۇ زاۋۇت. دىكى ئىشنىڭ تەننەرقى، ئانىڭدىن كېيىن تىكىمچىلىك زاۋۇتى قۇرۇپ كەتتى، ھازىر كىيىم كېچەك پۈتۈن كىيىم كېچەكنى ئاشۇ تۆۋەن باھادا شىنجاڭدا تىككۈزۈپ ئىچكىرىگە ئاپىرىپ ساتىدىغان مۇشتاق ئىشلار بولۇپ كەتتىغۇ ھازىر، ئانىڭدىن كېيىن ھېلىقى چاچ زاۋۇتلىرى يالغان چاچ ياسايدىغان قۇرۇلۇپ كەتتى، ئىش كىيىم تىكىدىغان زاۋۇتلار ئاشۇنداق ھېلىقى ئىشلەمچى ئاياللارنى. قىلدۇرۇپ ئاشۇنداق بولۇۋاتىدىغۇ خېلى جىق بولۇپ كەتتى.
ئۇ سۆزىدە دېھقان ئىشلەمچىلەرنىڭ ئىش ھەققى ھەر ئايدا ئاران مىڭ يۈەن خەلق پۇلى ئەتراپىدا بولغىنى ئۈچۈن يېزىلىق ھۆكۈمەت تەرىپىدىن زاۋۇتلارغا مەجبۇرىي ئاپىرىلغان ئۇيغۇر دېھقان ئىشلەمچىلىرىنىڭ بۇ پۇلغا نارازى بولغان ھالەتتىمۇ ئۇلار بىر ئائىلىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن ناھىيەلىك ھۆكۈمەتنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائەن تۆۋەن ئىش ھەققى بىلەن زاۋۇتلاردا ئىشلەشكە مەجبۇر ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
ھېچكىمنىڭ ئىشلىگۈسى يوق، پۇلى بەك تۆۋەن تۇرسا. ئانىڭدىن كېيىن بۇ زاۋۇتنىڭكى باشلىقلىرىمۇ ئايەگە كەلگەندىن كېيىن ئىتى قانچىلىك تۆۋەن ئىشلەپ بەرسە شۇنچىلىك خوش بولىدىكەن. ئەمما ئۇلار بالىلىرىنى بېقىشى كېرەك، بىر ئۆيدە نەچچە جان بار. ئۇلارنىڭ ئوتتۇز كۈن ئىشلەپ مىڭ كوي ئىش ھەق ئالسا سىز ئويلاپ بېقىڭا. كىمنىڭ بارغۇسى بار، لېكىن مەجبۇر ئاشۇ ئىشقا ئورۇنلاشتۇردى دەپ ئاشۇنداق بارغاندىن كېيىن خەقلەرمۇ نارازى. ئاشۇنداق ئەھۋاللارمۇ بار.

ئۇيغۇرلارغا كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ گوللاندىيە شۆبىسى بۇ نۆۋەت گوللاندىيەنىڭ كۈلېمبورگ شەھىرىدە لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق ۋە گوللاندىيەدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر بىلەن مەخسۇس ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا بىر سۆھبەت ئۇيۇشتۇرغان. سۆھبەت جەريانىدا خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى تەييارلىغان شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي زۇلۇمى، ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلىك فىلىم ۋە يەنە خىتاينىڭ ئۇزارغان قولى ناملىق فىلىملەر كۆرسىتىلگەن ئىكەن. بۇ سۆھبەتنىڭ مۇھىم مەزمۇنلىرى ھەققىدە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. يىگىرمە بىرىنچى سېنتەبىر خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ گوللاندىيە شۆبىسى گوللاندىيەنىڭ كۈلېمبورگ شەھىرىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا بىر سۆھبەت مۇنبىرى تەشكىللىگەن. كەچ سائەت ئون توققۇزدا باشلىنىپ ئۈچ سائەتكە يېقىن داۋاملاشقان بۇ پائالىيەتكە يەرلىك گوللاندىيەلىكلەردىن باشقا گوللاندىيەدە ياشاۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇرلارمۇ قاتناشقان. سۆھبەتنىڭ ئېچىلىش نۇتقىنى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى گوللاندىيە شۆبىسىنىڭ مەسئۇلى كوس ئەپەندى سۆزلەپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتكەن. بۇ سۆھبەتكە داخىل بولغان گوللاندىيەدىكى لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىمنىڭ بايان قىلىشىچە، سۆھبەتتىن بۇرۇن خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ئۆزلىرى ئىشلەپ چىققان شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي زۇلۇمى ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئارخىپلار ئورۇن ئالغان بىر ھۆججەتلىك فىلىم كۆرسىتىلگەن. ئاندىن گوللاندىيە دى بالې تېلېۋىزىيە قانىلى ئىشلەپ تارقاتقان خىتاينىڭ ئۇزارغان قولى ناملىق فىلىم كۆرسىتىلگەن. ئۇنىڭدىن كېيىن قەلبىنۇر سىدىق خانىمنىڭ گۇۋاھلىقلىرى بايان قىلىنغان فىلىملەر كۆرسىتىلگەن. بۇ پائالىيەت ئاجايىپ بىر غەلىبىلىك، ئاجايىپ ئەھمىيەتلىك بىر قېتىملىق پائالىيەت بولدى دەپ ئويلىدىم. چۈنكى بۇنىڭدا ئالدى بىلەن كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭكى مۇشۇ بىزگە مەسئۇل كوس ئەپەندىم ئاۋال سۆز قىلدى، سۆزى ياقتى پۈتۈنلەي ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە. خىتاينىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان شۇ ئۇيغۇر خەلقىمىزگە بېرىۋاتقان شۇ زۇلۇمى، شۇ قىرغىنچىلىقىنى توختىماي تەكىتلىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن فىلىم قويۇلدى. ئۇ فىلىممۇ خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ ئۆزلىرى مەخسۇس ئورۇنلاشتۇرغان ھەر بىر سۆھبەت، سۆھبەتتىن كېيىنكى ئاشۇ ۋەتىنىمىز ئېلىپ بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىقلار، ھەتتاكى ئاشۇ تەكشۈرۈش ھەر خىل شەكىلدىكى. ئاندىن كېيىن ئۆتكەن يىل ئاشكارا بولغان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى كامپا لاگېرلارغا سولانغانلارنىڭكى ئىسىم بىلەن ياشلىرىنى تارتىپ قانچە ياشقا كىرگەن ئاشۇلار ھەممىسى ئاستىغا مۇشۇ گوللاندچە تىلىدا تەرجىمە قىلىنىپ ئاشۇنداق يېزىلىپتۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن مېنىڭ فىلىمىمنى قويدى. ئۇنىڭدا شۇ ئاشۇ كامپا لاگېرلاردىكى بولۇۋاتقان بولۇپمۇ قىز-ئاياللار كامپىسىدا بولۇۋاتقان شۇ دەپسەنچىلىكلەر،

ئۆزئارا سۆھبەت بولدى.
مەزكۇر سۆھبەتكە گوللاندىيەدىكى ئۇيغۇر ئاكتىپلىرىدىن ئابدۇرېھىم غېنىمۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، سۆھبەتتە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە گوللاندىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي تەھدىتىگە دۇچ كېلىش ۋەقەلىرى توغرىسىدىمۇ سوئال-جاۋابلار بولۇپ ئۆتكەن. بۇ پائالىيەتكە كۇلېمبورگ شەھىرىدىكى نۇرغۇنلىغان گوللاندىيەلىكلەر قاتناشتى ئۇيغۇرلاردىنمۇ خېلى كۆپ ئۇيغۇرلار قاتناشتۇق بۇ پائالىيەتكە سۆھبەت ناھايىتى ياخشى جانلىق شەكىلدە بولدى نۇرغۇن خەقلەر سوئاللارنى سورىدى گوللاندىيە ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بىر قانداق ئىشلارنى

ئۇيغۇرلارنى قول ئىشلەمچى قىلىپ نۇرغۇن مەھسۇلاتلار ئۇيغۇرلارنىڭ قولىدىن ئىشلىنىپ دۇنياغا تارقىلىۋاتىدۇ شۇ bir نەرسە سېتىۋالغان ۋاقتىڭلاردا قاتتىق دىققەت قىلىڭلار خىتاي ئىشلەنگەن ئۇيغۇر ئىشلەمچى تەرىپىدىن ئىشلەپ چىقىرىلغان ماللارنى ئالماڭلار بۇنى بايقۇت قىلىڭلار ئەتراپىڭلارغا bu haqda tashviqotni qilinglar o'zingni turishliq shaharlik hukumatga gollandiya parlamentiga hukumatga xat yozib uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun تېخىمۇ كۈچلۈك بىر تەدبىرنى قوللىنىش ئۈچۈن ھەرىكەتلىنىڭلار دەپ بۇ توغرىسىدا ناھايىتى ياخشى سۆھبەتلەر بولدى.
سۆھبەت ئىشتىراكچىلىرىدىن ئالىمجان بۇ ھەقتە توختالغاندا، ئۆزى تۇنجى قېتىم داخىل بولغان ئۇيغۇرلارغا ئائىت بۇ سۆھبەتنىڭ ئۆز مىللىتىنىڭ ئاۋازىنى دۇنياغا ئاڭلىتىشتا ھەسسىلەر قېتىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
مەن گوللاندىيەگە كېلىپ تۇنجى قېتىم مۇشۇ يەرلىك خەلق ۋە ياكى يەرلىك تەشكىلاتلارنىڭ ئورۇنلاشتۇرغان بىر پائالىيەتكە قاتنىشىشىم بۇ پائالىيەتتە شۇنداق ياخشى بىر ھاياجانلاندىم مېنىڭچە بۇ پائالىيەت شۇنداق ياخشى بىر پائالىيەت بولدى پۈتۈن دۇنيادىكى شەرقىي تۈركىستاندىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى بىر ئازراقمۇ بولسا بىر ئاۋازى بولۇشقا پايدىسى بولىدۇ دەپ ئويلايمەن ئىنشاللا لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە گوللاندىيە ئامېرىكا ۋە كانادادىن كېيىنلا ئۈچىنچى بولۇپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلغان دۆلەت ئىكەن ھەمدە گوللاندىيە پارلامېنتى ۋە يەرلىك كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ كەلمەكتىكەن. يەنە گوللاندىيە پارلامېنتى ئامېرىكا، كانادادىن قالسىلا ئۈچىنچى بوپلام ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دېگەن قارارنى بەرگەن دۆلەت ئىككى مىڭ يىگىرمە بىر ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنىدە. مۇشۇ يەردىكى ھەر قايسى يەرلىك تەشكىلاتلار ئاساسىي جەھەتتىن بۇلارنىڭ ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە مۇشۇنداق مەزمۇندا بولدى. بولۇپمۇ بۇ تۈنۈگۈن كەچتىكى بۇ پائالىيەتنىڭكى ئەڭ مۇھىم نۇقتىسى ۋە تېمىسى پەقەت ۋە پەقەت ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە شۇنىڭدەك سۆھبەت، فىلىم ئاشۇ ئاساستا ئېلىپ بېرىلدى.
قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! گوللاندىيەنىڭ كۇلېمبورگ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا دائىر سۆھبەت ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

شىۋېيتسارىيە كۆپ تىللىق ۋە كۆپ مىللەتلىك بىر دۆلەت بولۇپ، مەلۇم بولۇشىچە بۇ دۆلەتتە گېرمانچە، فرانسۇزچە قاتارلىق تۆت خىل تىل قوللىنىلىدىكەن. مۇشۇنداق كۆپ خىل تىللىق بىر دۆلەتنىڭ پايتەختى بېرندا ئالدىنقى ھەپتە ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى ئېچىلغان. شىۋېيتسارىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچى بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
شۋېتسارىيە پايتەختى بېرندا ئېچىلغان ئۇيغۇر ئانا تىلى مەكتىپى ئون ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنى ئوقۇش باشلىدى. شۇ كۈنى شۋېتسارىيەنىڭ ھەرقايسى شتاتلىرىدىن كەلگەن ئاتا ئانىلار ۋە پەرزەنتلەر پايتەخت بېرننىڭ چەت ئەل ئەلچىخانىلىرى رايونىدىكى بىر ئوتتۇرا مەكتەپتە ئېچىلغان ئۇيغۇر ئانا تىلى مەكتىپىنىڭ ئوقۇش باشلاش مۇراسىمىغا قاتناشتى. ئوقۇغۇچىلارنىڭ رەڭگارەڭ ئەتلەس كۆينەكلىرى ۋە گىلەم دوپپىلىرى بۇ مەكتەپنىڭ ھۆسنىگە ھۆسن قوشقانىدى. يازلىق تەتىلدىن كېيىنكى بۇ تۇنجى دەرس ناھايىتى جانلىق كەيپىياتتا ئۆتۈلدى. ئوقۇغۇچىلار تەجرىبىلىك ئوقۇتقۇچى ساجىدە خانىمنىڭ ئانا تىل دەرسىدىن باشقا يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ گۈزەل ئەدەپ-ئەخلاقلىرى، ئۆرپ-ئادەتلىرى، تۇغقاندارچىلىق مۇناسىۋەتلىرى ۋە مىللىي خاسلىق توغرىلىق ئەتراپلىق بىلىملەر بىلەنمۇ تونۇشۇپ چىقتى. چىقتى. نەق مەيداندا رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ساجىدە خانىم مۇنداق دېدى.
چەت ئەلدە مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان پەرزەنتلىرىمىزنىڭكى ئانا تىل ئۆگىنىشتىكى مۇھىملىقى بىرىنچىدىن ھەممىمىزگە ئايان بولغاندەك ئۆزىنىڭ ئانا تىلى بولمىسا ئائىلىسىدە ئاتا ئانىلىرى بىلەن چوڭلار بىلەن ئالاقىلىشىپ بولالمايدۇ دېمەككى بىر ئائىلىدىكى مۇناسىۋەت ئۈزۈلگەن بولىدۇ چوقۇم پەرزەنتلىرىمىز ئانا تىلىنى

بۇنىڭ ئۈچۈن ئانا تىلنى ھېلىقى ئائىلىدىلا سۆزلىيەلىسىلا ئانا تىل بىلگەن بولىدۇ دەپ قارىماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمەن لېكىن ئۆزەمنىڭ پەرزەنتلىرىمنىڭكى ھېلىقى رەسمىي شۇ ئانا تىلىمىز ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا كىرگەندە نۇرغۇن نەرسىلەرنى بىلمىگەندە مەن شۇ ۋاقتىدا ناھايىتى چۆچۈدۈم ئەمدى ئاپ ئۆيدىلا سۆزلەپ بولدى ئانا تىل بىلىدۇ دېيىش بۇ خاتا قاراشكەن چوقۇم سىستېمىلىق ھالدا بولمىغاندا ھەپتىدە بىر ئانا تىلىمىزنى ئاشۇ دەسلەپكى ئاساستىن ئۆگىتىشىمىز ئاقىلانىلىق دەپ ئويلايمەن دەرس ئارىلىقىدا ئالدىنقى قېتىم شۋېتسارىيە بويىچە ئۆتكۈزۈلگەن بالىلارنىڭ ئەركىن بوكس مۇسابىقىسىدە ئىككىنچى بولغان ئىلتەرىش بىلەن بىلگە خان بىزگە ئۆزلىرى ياخشى كۆرىدىغان ئىككى شېئىرنى ئانا تىل ۋە ۋەتەن ئوغلى ناملىق شېئىرلارنى دېكلاماتسىيە قىلىپ بەردى

قۇتلىغان بولۇپ، بۇ مەكتەپ شىۋېيتسارىيەدىكى ئۇيغۇر بالىلىرىغا ھەپتە ئاخىرىدا ئۇيغۇر ئانا تىلىدىن دەرس بېرىشنى ئاساس قىلىدۇ. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان شىۋېيتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ سابىق رەئىسى ئەندىلى قاراخان ئەپەندى شىۋېيتسارىيەدە ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىنىڭ ئېچىلىش تارىخى، بۇ جەرياندا بېسىپ ئۆتكەن مۇساپىلەر، شۇنداقلا ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى ئېچىش ئۈچۈن ئىلتىماس سۇنۇش ئەھۋاللىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئانا تىل، مىللىي مەۋجۇتلۇقنى ساقلاپ قېلىشنىڭ ئەڭ مۇھىم نامايەندىسى. شۇڭا ئانا تىلنى ساقلاپ قېلىش، راۋاجلاندۇرۇش، قوغداش مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق داۋاسىنىڭ بىرىنچى قەدىمى دەپ قارايمىز. شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىمۇ بۇ يەردىكى ئەۋلادلىرىمىزغا ئانا تىلنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن تەربىيەلەش ئىشلىرىغا ناھايىتى بۇرۇندىن كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتىدۇ. بېرندىكى ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىنىڭ ئېچىلىش جەريانىمۇ بىر مەيدان سىياسىي كۈرەشنى باشتىن كەچۈرگەن. ئەينى ۋاقىتتا. ۋاقىتتا خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ۋەكىلى ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىنىڭ ئېچىلىش ئىشىدا بېرن شەھەرلىك مائارىپ ئىدارىسىغا بېسىم ئىشلەتكەنلىكى مەلۇم. ئەمما ئۇلارنىڭ بۇ خىل توسقۇنلۇقى ئەمەلگە ئاشمىغان. بۇ ھەقتە ئەندىلى ئەپەندىم مۇنداق دېدى.
بىز بۇ ئىلتىماسنى قىلغانتۇق، ئۇلار ئۇزۇن مەزگىل كۆرۈشۈش ئۇچرىشىش ئارقىلىق ئەھۋالىمىزدىن خەۋەر تېپىپ بۇ سىنىپنى تەسىس قىلدى ھەمدە بۇ بېرن شەھىرىدە بىر قېتىملىق ئۇچرىشىش بولدى يەنى ئۇچرىشىش بولدى دېگەندە بىزگە ئوخشاش كۆچمەنلەر يەنى ئۆزىنىڭ ئانا تىلىنى مۇشۇ يەردىكى ئەۋلادلارغا ئۆگىتىشنى ئارزۇ قىلغان كۆچمەنلەر ئۇچرىشىشى ئىكەن ۋەكىللىرىنىڭ مەنمۇ شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى رەئىسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئۇ چاغدا بۇ ئۇچرىشىشقا قاتناشتىم ئۇ يەرگە بارغاندىن كېيىن بىلدىمكى مەندىن باشقا ئاساسەن ھەممىسى دۆلەتلەرنىڭكى ئەلچىلىك ياكى كونسۇلخانىلىرىنىڭ شۇ ئوقۇش ئىشلىرىغا مەسئۇل كىشىلەر ۋە ياكى شۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل كىشىلەر ئىكەن. يەنى ياپونىيەدىن تۈركىيە، كروئاتسىيە، ئىتالىيە، ئىسپانىيەگىچە، خىتاي ۋەكىلىمۇ ئۇ يەردە بار، تەيۋەنلىك ۋەكىلمۇ بار ئىدى. بۇلار ھەممىسى ئۆزىنىڭ ئوقۇغۇچى سانىنى قايسى كۈنلەردە دەرس بېرەلەيدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى ۋە ئەڭ ئازلىرى بىر نەچچە يۈز بالىلارنىڭ سانى. نۆۋەت ماڭا كەلگەندە مەن دېدىمكى، بىزدە بەلكى ئون بەش، ئون ئالتە ئوقۇغۇچى بولىدۇ دېسەم، ھەممىسى ھەيرانلىق بىلەن قارىغان بولدى. ئەھۋالنى مەن چۈشەندۈردۈم، يەنى بىز مۇشۇ ئاز بالىلارغىمۇ ئانا تىلىمىزنى ئۆگىتىشنى ئارزۇ قىلىۋاتىمىز. چۈنكى ئانا تىلىمىزنىڭ دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىمىزنىڭ سەۋەبىدىن ئانا تىلىمىزنىڭ ناھايىتى چوڭ تەھدىت ئىكەنلىكى. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا خىتاي ئىشغالى ئاستىدا بىزنىڭ مۇشۇ شەھەردىكى بالىلىرىمىزغا بۇ ئانا تىلىمىزنى قوغداپ قېلىش ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن بۇ مەكتەپكە ئېھتىياجىمىز بارلىقىنى سۆزلەپ ئۆتتۈم ئەلۋەتتە بۇ خىتايدىن كەلگەن ۋەكىلنى بىراز بىئارام قىلدى ئەمما ئۇ يەردە بىرنېمە دېيەلمەيدۇ دېيەلەيدىغان ھەققىمۇ يوقتى كۆپچىلىك تەسىرلەندى باشقا كونسۇللۇقتىن كەلگەنلەر مەسىلەن تۈركىيە كونسۇلىدىن كەلگەن كىشىمۇ كېيىن كېلىپ كۆرۈشۈپ مەن بىلەن ۋە بۇ مەكتەپنى بىزگە سىنىپنى تەسىس قىلغان خانىممۇ ناھايىتى تەسىرلەندى يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ يەنى بالىلار ئۈچۈن ئانا تىل ئۈچۈن بۇنداق تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىغانلىقىنى مەن ناھايىتى تەقدىرلەيمەن بىز بۇ سىنىپنى تەسىس قىلىشقا تىرىشىمىز دېدى. ئەندەلى ئەپەندىنىڭ شۇ قېتىملىق يىغىندا خىتاي ئەلچىخانىسى ۋەكىلىنىڭ توسقۇنلۇقىغا قارىماي دادىللىق بىلەن چۈشەندۈرۈشى نەتىجىسىدە بېرن شەھەرلىك مائارىپ ئىدارىسى ئۇيغۇر بالىلىرى ئۈچۈن ئانا تىلنى ئۆگىنىدىغان مەخسۇس سىنىپ ئېچىش قارارىنى چىقارغان. بۇ ھەقتە ئەندەلى ئەپەندى مۇنداق دېدى.
ئىككى ھەپتىدە بىر ياكى ئايلاپ بىر بولۇشىنىڭ سەۋەبى شۋېتسارىيەدە بىز ناھايىتى تارقاقلىشىپ ئورۇنلاشقان ئۇ مەكتەپكە بېرىپ كېلىش ئۈچۈن بەزىلەر يۈز ئاتمىش كىلومېتىر مۇساپە يول باسىدۇ يەنى كېلىشى يۈز ئاتمىش كېتىشى يۈز ئاتمىش ئەڭ يېقىنلىرىمۇ ئوتتۇز قىرىق كىلومېتىردىن كېلىدۇ شۇڭا ئاساسەن ئانىلار ناھايىتى چوڭ پىداكارلىق كۆرسىتىۋاتىدۇ بالىلارنى ئاپىرىپ ئانا تىلدىن دەرس بېرىش بىلەن بىللە ئەڭ مۇھىمى بىزدەك تارقاقلىشىپ ئولتۇرغان سانى جىق بولمىغان ۋە مىللىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىر مىللەتنىڭ ئەۋلادلىرىمىزنى بىر يەرگە جەم قىلىپ بۇلارنىڭ جامائەت بولۇشىنى بۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇ يەردە توپلۇلۇق بولۇشىنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن بىر ئاساس سېلىشنى مەقسەت قىلىۋاتىمىز شۋېتسارىيە كۆپ تىللىق ۋە كۆپ مىللەتلىك بىر دۆلەت بۇ دۆلەتتە گېرمانچە فرانسۇزچە ئىتالىيانچە ۋە رومانچە قاتارلىق تۆت خىل تىل قوللىنىلىدىغان بولۇپ مەكتەپلەردە ئاساسلىقى گېرمانچە فرانسۇزچە ئىتالىيانچە ۋە ئىنگلىزچە تىللار ئاساس قىلىنىدۇ شۋېتسارىيەنىڭ مائارىپ تەربىيىسىنى ئالغان ھەرقانداق بىر ئۇيغۇر پەرزەنتى

بېرندىكى ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىنىڭ بۇ مەۋسۇملۇق تۇنجى قېتىملىق دەرسى قاينام- تاشقىنلىق ۋە يۇقىرى كەيپىياتتا ئۆتۈلدى. دەرس ئاخىرىدا شىۋېيتسارىيەنىڭ ھەرقايسى تەرەپلىرىدىن كەلگەن ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى بىر- بىرى بىلەن تونۇشۇپ، دوستلاشتى ھەمدە بىللە ئوينىدى.
تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارنى ئىزچىل قوللاپ كېلىۋاتقان پارتىيەلەردىن بىرى بولغان ئىي، يەنى ياخشى پارتىيەسى پارلامېنت ئەزاسى تۈركىيە پارلامېنتىغا خەت سۇنۇپ، تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرىدىن تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدە قانداق ئىشلارنى قىلغانلىقىنى سورىغان. كۆزەتكۈچىلەر بۇ سوئال خېتىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ تۈركىيەدە قايتا كۈن تەرتىپكە كېلىشى ئۈچۈن پايدىلىق بولىدىغانلىقىنى بايان قىلغان. تۆۋەندە تۈركىيە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
تۈركىيەنىڭ ئىي، يەنى ياخشى پارتىيەسىدىن پارلامېنت ئەزاسى بولغان يۈكسەل ئارسلان ئەپەندى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى تۈركىيە پارلىمېنتىگە سوئال خېتى سۇنۇپ، تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىداندىن تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدە نېمە قىلىۋاتىدۇ؟ دەپ سورىدى. ئۇ سوئال خېتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان سىياسىتى توغرىسىدىمۇ توختالغان. مەزكۇر خەتنىڭ كىرىش قىسمىدا خىتاي دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستان زېمىنىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش ئۈچۈن ئىنسان قېلىپىدىن چىققان سىياسەت يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى، شۇنداقلا تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇرلار دۇچار بولۇۋاتقان بۇ سىياسەتنى توختىتىش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشىنىڭ ۋە تۈركىيەگە پاناھلانغان ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشىنىڭ تارىخىي ۋە مىللىي بۇرچى ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. پارلامېنت ئەزاسى يۈكسەل ئارسلان سوئال خېتىدە تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىداندىن تۆۋەندىكى ئۈچ سوئالنى سورىغان. بىرىنچى، كېيىنكى بەش يىل ئىچىدە تۈركىيە ھۆكۈمىتى نەچچە ئۇيغۇرنى خىتايغا قايتۇرۇپ بەردى ياكى باشقا دۆلەتلەرگە يولغا سېلىۋەتتى؟ ئىككىنچى، شەرقىي تۈركىستانلىقلار دۇچار بولۇۋاتقان ئادەم قېلىپىدىن چىققان سىياسەتنى توختىتىش ئۈچۈن

توقسان ئالتىنچى ماددىسىغا بىنائەن، تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىداننىڭ بۇ سوئال خېتىگە يازما ھالدا جاۋاب بېرىش مەجبۇرىيىتى بار ئىكەن. ئۇنداقتا بۇ سوئال خېتىنىڭ نېمە ئەھمىيىتى بار؟ تۈركىيەدىكى يېڭىدىن رېفاھ پارتىيىسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى دوغان بېكىن ئەپەندى بۇ ھەقتىكى سوئالىمىزغا مۇنداق جاۋاب بەردى.
جاۋاب بېرىيۇ،

داۋاملىق مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈش ۋە ئومۇمىي يىغىنلاردا ئوتتۇرىغا قويۇپ تۇرۇش كېرەك. بۇنداق ئىشلار ئىزچىل ھالدا ئېلىپ بېرىلسا، تۈركىيە پارلىمېنتىگە ھەمدە خىتايغا تەسىر كۆرسەتكىلى بولىدۇ. مەن تۈركىيە پارلىمېنتىدە بۇندىن كېيىن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى داۋاملىق ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن. تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم بۇ ھەقتىكى كۆز قارىشىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
بۇ سۈرۈشتۈرۈش بىلەن ۋە شۇنداقلا تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنىڭكى جاۋابى بىلەن تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان سىياسەتنى ئۆگەنگىلى بولىدۇ ۋە بۇ تۈركىيەنىڭ جەمئىيىتىگىمۇ مالۇمات بەرگەن بولىدۇ، شەرق تۈركىستان تەشكىلاتلىرىغىمۇ مالۇمات بەرگەن بولىدۇ، بۇ مالۇماتقا قاراپ تۈركىيەدە سىياسەتنى ئېلىپ بېرىشقا بىر پايدىسى بولىدۇ دەپ ئويلايمەن.
دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ سوئال خېتىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ قايتا كۈن تەرتىپكە كېلىشى ئۈچۈنمۇ پايدىلىق بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئۇنىڭدىن باشقا، تۈركىيە ھۆكۈمىتى بەزى خىتايغا ئېلىپ بارغان سىياسىتىنى يوشۇرۇن بىر شەكىلدە ئېلىپ بارغان بولسا، بۇ سۈرۈشتۈرۈش بىلەن بۇنىڭدىن كېيىن بۇ يوشۇرۇن ئېلىپ بارالمايدىغان قاتتىقلىقى ۋە بۇ يەردە ئوچۇق ئاشكارا ئېلان قىلىشقا مەجبۇر قالغاچقا بۇنىڭدىن كېيىن بەلكى خىتايغا قارىتا ئېلىپ بارغان سىياسىتى بولۇپمۇ ماۋۇ ئۇيغۇر سىياسىتىندە تېخىمۇ ئوچۇق بولىدۇ دەپ ئويلايمەن يوشۇرۇن بولالمايدۇ دەپ يەنە بىرسى بولسا بۇ بۇنداق سۈرۈشتۈرۈش ۋە جاۋاب بېرىش بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ تۈركىيە سىياسىي كۈنتەرتىپتە سىياسىي مەركەزلەردە يەر ئېلىشى ئۇيغۇرلارنىڭكى تۈركىيەدىكى داۋاسى ئۈچۈنمۇ پايدىلىق بولىدۇ دەپ ئويلايمەن.
مەركىزى ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ سابىق رەئىسى، پېشقەدەم پائالىيەتچى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، پارلامېنت ئەزاسى يۈكسەل ئارسلان ئەپەندىنىڭ تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىداندىن ناھايىتى مۇھىم سوئاللارنى سورىغانلىقىنى، بۇنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ يۇقىرى دەرىجىدە كۈن تەرتىپكە كېلىشى ئۈچۈنمۇ ئەھمىيەتلىك ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
بۇ سورۇنىڭ ئەھمىيىتى شۇ. بۇنى ئەلبەتتە جاۋابلايدۇ. بۇنىڭدا سورىغان سوئاللىرىمۇ ناھايىتى مۇھىم. چۈنكى تۈركىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭكى مەسىلىسىنى سورايدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن خەلقئارادا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى بىلەن ئالاقىلىق.

قانۇن لايىھىسى سۇنغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ لايىھە ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن ئۇلارنى قوللاۋاتقان مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسى پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ قارشى چىقىشى بىلەن رەت قىلىنغانىدى. بۇ يېڭى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىداندىن ئۇيغۇرلار توغرىسىدا سورالغان تۇنجى سوئال خېتى بولۇپ، مەزكۇر پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزاسى ئايخان ئەرەل ئەپەندى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىغا سوئال خېتى سۇنۇپ، تۈركىيەنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مەۋلۇت چاۋۇشئوغلۇدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ تۈركىيەگە كېلىشىگە قاچان رۇخسەت قىلىسىلەر؟ دەپ سورىغان ئىدى. ئۇ سوئال خېتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدىمۇ توختالغان ئىدى. لېكىن، تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىداندىن ھازىرچە جاۋاب يوق. ئەمما قاچان جاۋاب بېرىدىغانلىقى نامەلۇم. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.